ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຢ້ານກັນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ຄວາມແກ່ ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນເມື່ອແຍງແວ່ນເບິ່ງຕົນເອງແລ້ວ ອາດຈະຕົກໃຈທີ່ເຫັນຜົມຫງອກ ຫຼື ຮອຍຫ່ຽວແຫ້ງຢູ່ບົນໃບໜ້າ ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການຊອກຫາຢາມາຍ້ອມ ຫາຄີມບຳລຸງຜິວມາທາຜິວ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ເສີມ ເພື່ອໃຫ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໜຸ່ມສາວໄວ້ ບາງຄົນຍອມເສຍເງິນໄປເຮັດສັນຍະກຳ ເພື່ອດຶງເອົາຄວາມຫ່ ຽວແຫ້ງນັ້ນອອກໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມແກ່ຊະລາມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ເມື່ອເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສະພາບຮ່າງກາຍກໍຈະປ່ຽນແປງ ຜິວໜັງຕາມຕົນໂຕ ແລະ ບົນໃບໜ້າຈະ ຫ່ຽວຍານ ຜົມຫຼົ່ນ ເກີດຝ້າ ຫຼື ມີຮອຍດ່າງດຳເກີດຂຶ້ນຕາມໃບໜ້າ ຮ່າງກາຍເສື່ອມສະພາບລົງ ຈາກທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ ກໍເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ ສຸດທ້າຍອາດລົ້ມປ່ວຍເປັນໂລກໄພຊະນິດ ຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ ມະເຮັງ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ໃນລາຍການມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນານແກ່ ມີຄົນຕັ້ງກົດເກນຕ່າງໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສາເຫດຂອງຄວາມຊະລາ ກົດເກນຂໍ້ທຳອິດກໍຄື ອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊວເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆທີ່ປະກອບເປັນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເຊວໃນຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງນ້ອຍໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນ ໂຄງ ສ້າງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍອາຕອມ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆຂອງເຊວ ຕາມປົກກະຕິອາຕອມຈະມີສະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ປົກກະຕິ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ຕໍ່ເຊວນັ້ນໆ ແຕ່ຖ້າມີບາງສິ່ງເຮັດໃຫ້ການ ຈັບຕົວຂອງອາຕອມຜິດປົກກະຕິ ອາຕອມເຫຼົ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະໄປລວມຕົວກັບອາຕອມກຸ່ມອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເມື່ອມີການຈັບຕົວກັນກັບເຊວອ້ອມຂ້າງ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະທຳ ລາຍເຊວນັ້ນ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນເສຍສົ່ງ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເມື່ອເຮົາອອກກຳລັງກາຍໜັກ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນໄຂ້ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ສົມບູນ ເຊັ່ນ ການຍ່ອຍໄຂມັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍທຳມະຊາດ ຮ່າງກາຍຈະມີວິທີກຳຈັດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເ ກີດຂຶ້ນພາຍໃນຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີອະນຸມູນພາຍນອກ ເຊັ່ນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍນ້ຳມັນ ຊີ້ນປີ້ງ ການໃສ່ສານຕ່າງໆລົງໃນອາຫານ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອະນຸມູນອິ ດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຈະເຂົ້າໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແກ່ຊະລາຂຶ້ນ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມສະພາບຂອງອະໄວຍະວະ ເຊັ່ນ ຫົວໃຈ ຫຼື ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ມະເຮັງ ແລະ ໂລກອື່ນໆ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຄື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາ ຍສ້າງອະນຸມູນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ຮັບເອົາອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈາກພາຍນອກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຮົາປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປັບອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບດີດ້ວຍສານຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃນ ພາສາອັງກິດເພິ່ນເອີ້ນວ່າ antioxidant ສານນີ້ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດທີ່ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ C ວິຕາມິນ E ແລະ ສານເບຕາແຄໂຣທີນ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນເປັນວິຕາມິນ A ແອນທີອອກຊິແດນມີຢູ່ນ ຳຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທົ່ວໄປ ເຮົາຕ້ອງກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຜະລິດແອນທີອອກຊິແດນໄດ້ ແຕ່ວ່າເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ການຜະລິດສານແອນທີອອກຊິແດນກໍຈະຫຼຸດ ລົງຄືກັນ ບັນຫາທີສອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຖົ້າໄວກໍຄື ນ້ຳຕານ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 100 ປີ ເປັນໂລກເບົາຫວານພຽງ 6 ຄົນ ຫຼື ຮ້ອຍລະສາມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເບົາຫວານຈຶ່ງກໍ່ຜົນເສຍອັນຮ້າ ຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຈະມີອາຍຸສັ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບອ່ອນແອ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງປະຫຼາດທີ່ຄົນເປັນໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກິນນ້ຳຕານຫຼາຍ ຈະມີໜ້າຕາທີ່ແກ່ກວ່າອາຍຸ ທ່ານຜູ້ຟັງສັງເກດບໍ່ວ່າ ເມື່ອຖ້ວຍນ້ຳຕານ ຫຼື ນ້ຳແຈ່ວຂວ້ຳ ຈະມີນ້ຳຢາງໜຽວຕິດຢູ່ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດ ມີປະລິມານນ້ຳຕານຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຫວານ ແລະ ຄວາມໜຽວນັ້ນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທ າດອື່ນ ໂດຍສະເພາະໂປຣຕີນຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງອະໄວຍະວະນັ້ນສູນເສຍປະສິດທິພາບ ແລະ ເສື່ອມສະພາບໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນກະແສເລືອດຫຼາຍ ຈ ະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນ້ຳຕານບໍ່ໄດ້ດີ ນ້ຳຕານຈະໄປທຳລາຍສຸຂະພາບຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າກ່ອນໄວ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງສັງເກດຄົນທີ່ກິນອາຫານຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຕຸ້ຍນັ້ນ ຈະເບິ່ງແກ່ກວ່າອາຍຸ ເພາະສະນັ້ນການກິນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເປັນໜຸ່ມສາວ ຄົນທີ່ກິນພໍດີຮູບຮ່າງສົມສ່ວນ ເບິ່ງແລ້ວຈະບໍ່ແກ່ກວ່າໄວ ອາຫານເຈມີຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະ ນານເຖົ້ານານແກ່ ເອົາລ ະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່ າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N

S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຜີເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຕິດປາກຂອງຄົນເຮົາຢູ່ສະເໝີ ໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາມັກຈະໝາຍເຖິງວິນຍານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ເຮົາຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງຜີມັກ ຈະມີຄົນ ມັກໄປເບິ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າມັນເປັນຕາຢ້ານຂະໜາດໃດ ຢ່າວ່າຕັ້ງແຕ່ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນເອເຊຍເຮົາເລີຍ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ ແມ້ແຕ່ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງຜີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳອີກດ້ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຈ າກໜັງຜີຝຣັ່ງ ທັງຜີວິນຍານ ຜີດິບ ຜີນອນກາງຄືນ ແລະ ຜີນອນກາງເວັນ ສຳລັບຜີທີ່ນອນກາງເວັນ ກາງຄືນມັກອອກຫາກິນ ສ່ວນຜີລາວເຮົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະເວົ້າເຖິງເລີຍ ເພາະເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງກໍຄື ຜີເຫຼົ່ານີ້ນີ້ມາຈາກໃສ ໃຜຄືຜູ້ທຳໃຫ້ຜີ ຫຼື ວິນຍານຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ຜີຄົນຕາຍມີຈິງຫຼືບໍ່ ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜານັ້ນເຊື່ອວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນມີຈິງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິ ດ ມີອຳນາດຫຼາຍ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຈຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ນີ້ໝາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພູດຜີປີສາດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວ ຫຼື ຜີ ທີ່ຢູ່ໃນພິພົບໃນຍຸກມືດນັ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນສະຫວັນນະສະຖານ ຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວມີຈິງ ແລະ ມັນມີອຳນາດເໜືອຄົນເຮົາ ຜີເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືເຫຼົ່າພັກພວກຂອງມານ ຊາຕານ ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະມັນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ມັນຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກມາຈາກສະຫວັນ ຜີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງນີ້ບໍ່ແມ່ນຜີຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ເປັນວິນຍານຊົ່ວອີ່ຫຼີ ມັນມີຈິງໆ ແລະ ມີອຳນາດເ ໜືອຄົນເຮົາ ສ່ວນຜີຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວເໝືອນກັບຄົນນອນຫຼັບ ລໍຈົນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາໂລກ ສ່ວນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍນັ້ນມາຈາກພວກເທວະທູ ດ ຫຼື ທູດແຫ່ງສະຫວັນ ພັກພວກຂອງມານຊາຕານ ມັນຈຶ່ງປອມຕົວມາເປັນຄືກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງ ເຊື່ອວ່າເປັນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍອີ່ຫຼີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັງເ ລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົມມຸດຊື່ຂອງເຂົາວ່າ ທ້າວກໍ ກໍແລ້ວກັນ ເຂົາຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງ ທ້າວກໍ ເລົາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຂົາໄປເຮັດວຽກຈົນບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ມາທາງບ້ານ ມົວເມົ າຕັ້ງແຕ່ຫາເງິນ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີໂທລະສັບ ຫຼື ມືຖື ແລະ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີໂທລະສັບອີກ ໂດຍທີ່ພັນລະຍາ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາພະຍາຍາມຫາທາງຕິດຕໍ່ກັບເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄປຫາໝໍຜີ ເ ພື່ອຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບວິນຍານ ຖ້າຫາກວ່າຊາຍຄົນນີ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໝໍຜີກໍທຳໜ້າທີ່ ແລະ ກໍມີວິນຍານເຂົ້າມາສິງອີ່ຫຼີ ຮ່າງນັ້ນເປັນວິນຍານຂອງທ້າວກໍ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນໂຕ ບອກວ່າເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຂະນະນີ້ ວິນຍາ ນຍັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ຂໍໃຫ້ເຮັດບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ແດ່ ວິນຍານນັ້ນສາມາດເອີ້ນຊື່ພີ່ນ້ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາຈື່ຈຳແມ້ກະທັ້ງເສື້ອຜ້າຂອງໂຕເອງ ທຸກຄົນກໍເຊື່ອວ່າທ້າວກໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຍາດ ພີ່ນ້ອງກໍໄດ້ເຮັດບຸນ ແລະ ກິນທານໄປຫາ ເພື່ອລະນຶກເຖິງເຂົາ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາເຮັດວຽກ ທ້າວກໍ ກໍໄດ້ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ໃນມືຂອງເຂົາຫິ້ວກະເປົາເສື້ອຜ້າພ້ອມດ້ວຍເງິນ ເພື່ອເອົາໄປໃຫ້ຄອບຄົ ວ ກວ່າຈະເດີນທາງໄປເຖິງບ້ານ ມັນກໍຄ່ຳແລ້ວ ຊາວບ້ານຮຽກເວລານັ້ນວ່າ ເວລາຜີຕາກຜ້າອ້ອມ ເມື່ອເຂົາຍ່າງໄປໃນບ້ານ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ທຸກຄົນແຕກຕື່ນອົນລະວົນ ຮ້ ອງສຽງຫຼົງສຽງຫຼາອອກມາວ່າ ຜີຫຼອກ ຜີຫຼອກ ຊາວບ້ານຮີບແລ່ນເຂົ້າມາ ແລະ ກໍມາເຫັນທ້າວກໍຢືນຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູບ້ານ ມີຄົນແລ່ນເຂົ້າໄປຈັບເນື້ອຈັບຕົວຂອງລາວ ແລະ ກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ເຂົາເປັນຄົນ ບໍ່ແມ່ນ ຜີ ທຸກຄົນຈຶ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າທ້າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ແລ້ວວິນຍານ ທີ່ໝໍຜີເວົ້າອອກມານັ້ນ ເຂົາມາຍຈາກໃສ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າມັນມາຍຈາກໃສ ຊາຕານຄືອະດີດເທວະທູດ ຫຼື ທູດແຫ່ງສະຫວັນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມັນຄິດຢາກເປັນພຣະເຈົ້າເສຍເອງ ຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ອອກມາຈາກສະຫວັນ ມັນໄດ້ລົງມາໃນໂລກພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງທູດສະຫວັນ ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະ ພ້ອມສຳລັບການຫຼອກລວ ງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນບອກວ່າ ມານຊາຕານເປັນຊ່າງຕັດເສື້ອແຫ່ງການຫຼອກລວງທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ ມັນຈະໃຊ້ທຸກວິທີການຫຼອກລວງຄົນທຸກລະດັບ ທັງເດັກນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຜົ່າພັນໃດກໍ ຕາມ ຢູ່ໃນສ່ວນໃດຂອງໂລກ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການສຶກສາ ບໍ່ມີພື້ນຖານໃນເລື່ອງຄວາມຢ້ານສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ ມັນກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຜີ ຫຼື ວິນຍານເຂົ້າມາຫຼອກລວງໃຫ້ຢ້ານ ສ່ວນຄົນທີ່ມີການສຶກສາ ບ້ ານເມືອງຂອງເຂົາມີການພັດທະນາ ມັນກໍຈະມາໃນຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດແບບໃຊ້ວັດຖຸນິຍົມ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜີມີຈິງໆ ມັນຄືເຫຼົ່າມານຊາຕານທີ່ເຮົາບໍ່ສາມ າດຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ແລະ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳ ວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທ າງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົ ດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອ ງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ